خەۋەرلەردە بىڭ تۈەن دائىرىلىرىنىڭ بۇ ياش ئۆسمۈرلەرنى بىڭ تۈەننىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى سۈت فېرمىسى ئېتىزلىق ۋە بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش مۇزېيى قاتارلىق جايلاردا زىيارەتكە ئورۇنلاشتۇرغانلىقى قەيت قىلىنماقتا كانادا دۆلەتلىك پوچتا گېزىتىنىڭ ئۈچىنچى دېكابىر كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە چەت ئەللىك ياش ئۆسمۈرلەرنى نىشان قىلغان بۇ زىيارەت پائالىيىتى بېيجىڭنىڭ دۇنياغا ئۆز تەسىرىنى كېڭەيتىش

خەۋەردە بۇ زىيارەت خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلارغا تۇتقان مۇئامىلىسى خەلقئارانىڭ ئەيىبلىشىگە ئۇچراۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بۇ پائالىيەتنى بىرلىك سەپ بۆلۈمىنىڭ تەربىيىلەش خاراكتېرلىك ئورۇنلاشتۇرۇشى بولۇپ يىلتىزىنى ئىزدەش پائالىيىتى ئارقىلىق خىتاي كومپارتىيىسىنى قوللايدىغان كېيىنكى ئەۋلادلارنى يېتىشتۈرۈش ئۇلارنى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ سىياسىي پىلانىغا مۇۋاپىقلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان دەپ كۆرسەتكەنلىكى تەكىتلەنگەن خەلقئارادا خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش چۇقانلىرى كۈچىيىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئەنگلىيە ئارمىيىسى ئىشلەتكەن كۈن تاختىلار ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولۇپ چىققان ئەنگلىيە ئاخبارات قانىلى بى بى سىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئەنگلىيە ئارمىيەسىنىڭ خىتايدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە زىچ باغلىنىشلىق دەپ قارالغان شىركەتلەر ئىشلەپ چىقارغان كۈن تاختىلارنى ئىشلىتىۋاتقانلىقى مەلۇم بولغان خەۋەردە ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان قۇياش ئېنېرگىيەسى كۈن تاختىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى ئېكسپلاتاتسىيە قىلىش بىلەن باغلىنىشلىق دەپ قارالىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن بى بى سىنىڭ ئېيتىشىچە ئەنگلىيە ئارمىيىسى ئۆزىنىڭ تۆت ھەربىي ئەسلىھەسىدىكى قۇياش ئېنېرگىيە كۈن تاختىسىغا ئىككى يۈز مىليون فوند ستېرلىنگ مەبلەغ ئاجراتقان ئىكەن ئەنگلىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى بى بى سىغا تەمىنلىگەن مەلۇماتىدا، بۇ كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرىنى خىتايدىكى جىنكو كۈن تاختىسى شىركىتى، ترىنا ۋە كيۇسېلس قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ تەمىنلىگەنلىكىنى ئاشكارىلىغان. ھالبۇكى، ئەنگلىيە شېففىلد ھالام ئۇنىۋېرسىتېتى ھېلېنا كېننېدى كىشىلىك ھوقۇق ۋە خەلقئارا ئادالەت تەتقىقات مەركىزى بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا ئېلان قىلغان دوكلاتتا، يۇقىرىقى شىركەتلەرنىڭ مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا زىچ باغلىنىشلىق ئىكەنلىكى، بۇ شىركەتلەر خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش پروگراممىسىغا قاتناشقانلىقى كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ دەسلەپكى ئىشلەپچىقىرىش باسقۇچى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە باغلىنىشلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن بى بى سىنىڭ ئېيتىشىچە ترىنا شىركىتى ئۇلارنىڭ سوئالىغا ئىنكاس قايتۇرمىغان بولسىمۇ لېكىن جىنكو كۈن تاختىسى بىلەن كيۇسېل شىركىتى ئۆزلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ يوقلۇقىغا كاپالەتلىك قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن

بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ۋولكېر تۈرك بەشىنچى دېكابىر كۈنى بې دې تې ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسى ماقۇللانغانلىقىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن نۇتۇق ئېلان قىلغان لېكىن ئۇنىڭ سۆزى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تەنقىدكە ئۇچرىغان ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئىنكاسلاردا ئۇنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تىلغا ئالغاندا مۈجمەل بولماسلىقى ئۇنىڭ كونكرېت بولۇشى كونكرېت يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقلارنى تىلغا ئېلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرماسلىقى تەلەپ قىلىنغان ۋولكېر تۈرك ئېكىستە ئېلان قىلغان سۆزىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقى بىزگە شۇنى ئەسكەرتىدۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھېچبىر ۋاقىت ئاگاھلاندۇرۇش بەرمەي باشلانغان ئەمەس ئۇ ھەمىشە ساختا ئۇچۇر ۋە ئۆچمەنلىكنى تۈرتكە قىلغان سىستېمىلىق كەمسىتىشنىڭ يۇقىرى پەللىسىدۇر دېگەن ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە بىز بۇ ئاگاھلاندۇرۇشلاردىن ھوشيار تۇرۇشىمىز ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھەم ئۇنى جازالاشنى تەلەپ قىلىشىمىز كېرەككەن ھالبۇكى ئېكىستىكى بەزى ئىنكاسلاردا ئۇنىڭ قەيەردە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈز بېرىۋاتقانلىقىغا چۈشەنچە بېرىشى بولمىسا ئۇنىڭ بۇ خىل ئابستراكتنى سۆزلىرىنىڭ ھەقىقىي جىنايەتكە قارىتا ھېچقانداق ئەھمىيىتى بولمايدىغانلىقى تەكىتلەنگەن يەنە بەزى ئىنكاسلاردا تەكىتلىشىچە بىز ئوچۇق ئاشكارا ئىرقىي قىرغىنچىلىق شاھىت بولۇۋاتقان بىر پەيتتە بۇ خىل ئومۇمىي تەلەپپۇز قورقۇنچلۇق ھەم خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىدىكەن ئەنگلىيە پارلامېنتى يۇقىرى پالاتاسىنىڭ ئەزاسى لورد ئالتون بەشىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان ۋىدېئوسىدا ئەنگلىيە پالاتا ئەزالىرىنى ئۆزىنىڭ سۇنغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى بېكىتىش يېڭى قانۇن لايىھەسىنى قوللاشقا چاقىرغان لورد ئالتوننىڭ تەكىتلىشىچە بې دې تېنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسى ماقۇللاپ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە جازالاشنى بېكىتكىنىگە يەتمىش بەش يىل بولغان بولسىمۇ لېكىن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە دائىم ۋەز ئېيتىشتىن باشقا ئىش بولمىغان ئۇ شۇڭا ئۆزىنىڭ بۇ يېڭى قانۇن لايىھەسىنى سۇنغانلىقىنى بىلدۈرگەن ۋولكېر تۈرك ئۆتكەن يىل ئون بىرىنچى ئايدا بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىق ۋەزىپىسىگە ئولتۇرغاندىن بېرى بىر قانچە قېتىم يۇمشاق تەلەپپۇزدا شىنجاڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى تىلغا ئالغان بولسىمۇ ئەمما ئۇ ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى تەرىپىدىن ئۇيغۇر مەسىلىسىدە دادىل بولماسلىق بىلەن ئەيىبلىنىپ كېلىنگەنىدى خەلقئارا كىرېدىت باھالاش ئورگىنى بولغان مودى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىرېدىت ئىستىقبالىنى ئىلگىرىكى مۇقىم دېگەن دەرىجىدىن مەنپىي ياكى تۇراقسىز دەرىجىسىگە چۈشۈرگەن. چەت ئەل تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، مودىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىرېدىت ئىستىقبالىنى مەنپىيگە چۈشۈرۈپ قويۇشىغا ئۇنىڭ ھۆكۈمەت قەرزىنىڭ ئارتىپ كېتىش خەۋپى سەۋەب بولغان. ئامېرىكا سي ئېن بىي سى قانىلىنىڭ بەشىنچى دېكابىر كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە، مودى بېيجىڭنىڭ قىيىنچىلىقتا قالغان يەرلىك ھۆكۈمەتلەرنى ۋە دۆلەت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلارنى قۇتقۇزۇش ياردىمى ئۇنىڭ يىللىق خام چوتى ۋە ئىقتىسادىي ئىقتىدارىنى ئاجىزلىتىدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خەۋەرلەردە مودىنىڭ خىتاي دۆلەت زايومىنىڭ كىرېدىت دەرىجىسىنى يەنىلا ئېي بىر، يەنى ئوتتۇرا ھالەتنى ساقلاپ قالغان بولسىمۇ،

جۈملىدىن ئاجىز نوپۇس قۇرۇلمىسى ئىككى مىڭ ئوتتۇزىنچى يىلغىچە خىتاي يىللىق ئىشلەپچىقىرىش قىممىتىنىڭ ئۈچ پۈتۈن ئوندىن بەش پىرسەنتكە چۈشۈشىنىمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن ئىكەن مودى بەشىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان باياناتىدا ئۆز قارارىنىڭ بېيجىڭنىڭ يەرلىك ھۆكۈمەتلەر ۋە ئۆي مۈلۈك شىركەتلىرىنىڭ بارغانسېرى ئېشىۋاتقان قەرز كىرىزىسىنى كونترول قىلىش ئۈچۈن ئۇلارغا مالىيە ياردىمى بېرىشى ئۇنىڭ قەرز مىقدارى ۋە ئىقتىسادىنىڭ ئۆسۈشىگە بولغان ئەندىشىلىرىنى ئىپادىلەيدىغانلىقى تەكىتلەنگەن رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ يېقىندا ئاشكارىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى دۆلەت بانكىلىرىغا يەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ قەرزىنى تۆۋەن ئۆسۈمدىكى ئۇزۇن مۇددەتلىك كىرېدىتقا ئۆزگەرتىشىنى ئېيتقان. خەۋەردە، خىتايدىكى يەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ قەرزى بۇ يىل ئونىنچى ئايدا ئون ئىككى تىرىليون بەش يۈز سەكسەن مىليارد دوللارغا يېتىپ بارغانلىقى قەيت قىلىنماقتا. چەت ئەللەردىكى مۇستەقىل خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ بۇ يىل سەككىزىنچى ئايدا جەنۇبىي ئافرىقىدىن قايتىش سەپىرىدە تۇيۇقسىز ئۈرۈمچىدە توختاپ ئۆتۈشىدىكى سەۋەبمۇ يەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ قەرز كىرىزىسىنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش پروگراممىسىغا خىرىس قىلىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەن ئامېرىكا سودا مىنىستىرى گېنا رايموندو ئىككىنچى دېكابىر كالىفورنىيەدىكى رونالد رېيگان فوندىنىڭ رېيگان مۇداپىئە مۇنبىرى يىغىنىدا نۇتۇق سۆزلەپ خىتاينىڭ ئامېرىكا يۇقىرى تېخنىكىلىق ئۆزەكلىرىگە ئېرىشىشىگە ھەرگىز يول قويمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن گېنا رايموندونىڭ ئېيتىشىچە ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئۇنىڭ ۋاقىتلىق ئېرىشكەن پايدىسىدىن مۇھىمكەن گېنا رايموندو رېگان مۇداپىئە مۇنبىرى يىغىنىدا ئامېرىكا كارخانىچىلىرىغا نۇتۇق سۆزلىگەن. ئۇ مۇنداق دېگەن، بىز خىتاينىڭ بۇ خىل ئۆزەكلەرگە ئېرىشىشىگە يول قويالمايمىز. بىزنىڭ ئۇنىڭ بۇلارغا ئىگە بولۇشىغا يول قويۇشىمىز مۇمكىن ئەمەس. بىز ئۇلارنىڭ بۇنىڭغا ئىگە بولۇشىغا يول قويالمايمىز. شۇڭا بىز ئۇلارنىڭ بىزنىڭ ئەڭ نازۇك تېخنىكىلىرىمىزغا ئېرىشىشىنى رەت قىلىمىز. گېنا رايموندونىڭ بۇنىڭدىن ئىككى ھەپتە ئاۋۋال پىرېزىدېنت بايدېن سان فرانسىسكودا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ ئىككى تەرەپنىڭ ھەربىي ئالاقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەزى ساھەلەردە پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلىشىنىڭ ئارقىسىدىن بۇ سۆزلەرنى قىلىشى دىققەت قوزغىدى گېنا رايموندونىڭ ئېيتىشىچە ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقىنىڭ سانائەت ۋە بىخەتەرلىك ئىدارىسى يۇقىرى تېخنىكىلىق ئۆزەكلەرنىڭ ئېكسپورتىنى كونترول قىلىشتا تېخىمۇ كۆپ سېلىنمىغا ئېھتىياجلىقكەن رايموندو يەنە ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىك مەنپەئەتىگە ئۇيغۇنلىشىشى كېرەكلىكىنى ئېيتقان ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە خىتاي بىلەن بولغان ئالاقە ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ مۇقىملىقىغا پايدىلىق بولسىمۇ لېكىن دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسىلىسىدە تەھدىتكە قارىتا ئامېرىكا كۆزىنى يوغان ئېچىشى كېرەككەن رايموندو بۇ بىز ھازىرغا قەدەر دۇچ كەلگەن ئەڭ چوڭ خەۋپ بىز بۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرەك دېگەن گېنا رايموندو تۆتىنچى دېكابىر كۈنى ئامېرىكا سىي ئەن بىي سىي قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغىنىدىمۇ ئەڭ چوڭ تەھدىتنىڭ خىتايدىن كېلىۋاتقانلىقى ۋە داۋاملىق كۈچىيىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان ھالبۇكى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن گېنا رايموندونىڭ سۆزلىرىنى ئەلگەك بىلەن توسما ياساشقا ئوخشىتىپ ئامېرىكا ھەرقانچە تىرىشسىمۇ سۇ بەرىبىر ئەلگەكتىن ئۆتۈپ ئۆز يولىدا ئاقىدۇ دېگەن
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.

مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شەھرىزات. يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەرنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇندۇق. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئۇيغۇرلار ۋە خىتاي ۋەزىيىتىگە ئائىت مەلۇماتلارنى ئاڭلايسىلەر. تۆۋەندە دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

ئەمما ئۇلارنىڭ ھەۋەس قىلىپ سوئال سورىغانلارغا ئۆزلىرىنى شىنجاڭلىق، ئۈستىدىكى تىپىك ئۇيغۇر كىيىم-كېچەكلىرىنى بولسا جۇڭگو شىنجاڭ كىيىم مەدەنىيىتى دەپ تونۇشتۇرغانلىقىغا دائىر ۋىدىيولار تارقالغان ئىدى. بۇ بىر جۈپ ئەر-ئايالنىڭ ۋىدىيولىرىنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىننىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىدا ھەمبەھىرلىشى بىلەن پارىژدىكى بۇ كۆرۈنۈشلەرنىڭ ئاستىغا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي تەشۋىقات مەقسەتلىرى يوشۇرۇنغانلىقى ئوتتۇرىغا چىقماقتا. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي مەلۇماتىنى يەتكۈزىدۇ. يېقىندا بىر جۈپ ئەر-ئايالنىڭ ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر پاسونىدا ياسىنىپ، پارىژ كوچىلىرىدا ئايلانغانلىقى، ئەمما ئۇلارنىڭ ھەۋەس قىلىپ سوئال سورىغانلارغا ئۆزلىرىنى شىنجاڭلىق، ئۈستىدىكى تىپىك ئۇيغۇر كىيىم-كېچەكلىرىنى بولسا جۇڭگو شىنجاڭ كىيىم مەدەنىيىتى دەپ تونۇشتۇرغانلىقىغا دائىر ۋىدىيولار تارقالغانىدى. بۇ بىر جۈپ ئەر-ئايالنىڭ ۋىدىيولىرىنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى باياناتچىسى، ۋاڭ ۋېنبىننىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىدا ھەمبەھىرلىشى بىلەن پارىژدىكى بۇ كۆرۈنۈشلەرنىڭ ئاستىغا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي تەشۋىقات مەقسەتلىرى يوشۇرۇنغانلىقى ئوتتۇرىغا چىقماقتا. ئىككىنچى دېكابىر كۈنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن بۇ بىر جۈپ ئەر ئايالنىڭ پارىژدىكى ۋىدىيولىرىنى فېيسبوك قاتارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىدا ھەمبەھىرلىدى. ھەمدە ئۇنىڭغا شىنجاڭنىڭ ئەنئەنىۋى كىيىم-كېچەكلىرى پارىژدا كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتتى دەپ ئىنكاس يازدى. ۋىدېيودىكى ئەر-ئايالنىڭ ئۆزلىرىنى مەن شىنجاڭلىق، بۇ شىنجاڭنىڭ كىيىمى دەپ تونۇشتۇرۇۋاتقانلىقى، بولۇپمۇ بۇ ۋىدېيولاردىكى ئايالنىڭ خىتاي ساياھەتچىلەرگە ئالاھىدە يېقىنلىقىنى ئىپادىلەشلىرى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا زور غۇلغۇلا پەيدا قىلدى. بەزى ئىنكاسلاردا بۇ ۋىدېئولارلا ئەمەس، ھەتتا بۇ بىر جۈپ ئەر-ئايالنىڭ تەنقىدلىنىپلا قالماي ھەمدە ئۇلارنىڭ گۇمانلىق ئارقا كۆرۈنۈشىگە سوئاللار قويۇلدى. ۋاڭ ۋېنبىن ئەتىسىلا يەنە خىتايدا دەرىجىدىن تاشقىرى چولپانغا ئايلاندۇرۇلغان دىلرەبانىڭ تۈركىيەدىكى بىر مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش بايرىمىدا ئەتلەس كۆڭلەك كىيىپ، ئۇيغۇرچە ئۇسسۇل ئويناۋاتقان ۋىدىيولىرىنىمۇ ئوخشاش ھەمبەھىرلەپ، دىلرەبا، جۇڭگو شىنجاڭنىڭ كىيىمىنى كىيىپ، شىنجاڭچە ئۇسسۇل ئويناپ، پارلىماقتا، دېگەن ئىنكاسنى قوشۇپ تارقاتتى. ۋاڭ ۋېنبىن ئەزەلدىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە ئونغا يېقىن ياۋروپا ئەللىرى پارلامېنتلىرى ئېتىراپ قىلغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىشتا، جۈملىدىن لاگېر شاھىتلىرىنى قارىلاپ، ئۇلارنىڭ گۇۋاھلىقلىرىنى يالغانغا چىقىرىشتا كەسكىن بايانات بېرىپ كەلگەن. ھالبۇكى، ئۇنىڭ بۇ نۆۋەت تۇيۇقسىزلا ئارقىمۇئارقىدىن ئىككى ئۇيغۇر قىزنىڭ بۇ ۋىدىيولىرىنى تارقىتىشى، شىنجاڭ سۆزىنى قەستەن كۈچەيتىپ ئىشلىتىپ، ئۇيغۇر سۆزىنى ئىشلىتىشتىن ئۆزىنى قاچۇرغانلىقى، خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بۇ ۋىدىيودىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئالاھىدە باغلىنىشى بارلىقى توغرىلىق گۇمانلارنى ئوتتۇرىغا چىقاردى. ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى نۇقتىلىق مۇنازىرە قىلىنىۋاتقان تېمىلاردا ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى كىيىملىرىنى كىيىپ، پارىژ كوچىلىرىنى تەشۋىقات سەھنىسىگە ئايلاندۇرۇۋاتقانلارنىڭ بولسا خىتاينىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىش ئويۇنىدا رول ئېلىۋاتقان ئارتىسلار ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلدى. فەيسبۇك بېتىدە مەزكۇر ئەر ئايالغا قارىتا ئىنكاس يازغان ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتىدىن دىلنۇر رەيھان خانىم مۇنداق دېدى.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىياسپوراسىدا ئۇيغۇر مەلۇم ساندىكى ئۇيغۇرلارنى ئىشقا سېلىپ ئۆزىنىڭكى پروپاگانداسىغا سېلىش ۋە شۇنداقلا شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا قارشى قىلىۋاتقان جىنايەتلىرىنى يېپىش بۇ خىل ستراتېگىيەسى تۇنجى قېتىملىق ئەمەس مۇشۇ ئاز ساندىكى ئادەملەرنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئەمدى ئىشلىتىپ كەلدى بىزگە ئوخشاش جەمئىيەتلەردە دىياسپورالاردا بولىدىغان بىر ئەھۋال نورمال بولمايدىغىنى نېمە دېگەندە بىزنىڭ جەمئىيىتىمىزدە خىتايغا ئىشلەيدىغان بۇ خىل ئادەملەرنىڭكى جەمئىيەتنىڭ تەركىبىدە ھېچ بولمىغاندەك يۈرەلىشى بۇ ئەمدى بۇلارنىڭ ئىچىدە خىتاي ھۆكۈمىتى ما قېتىم تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى مەخسۇس چىقارغاندەك مەخسۇس ئېلان قىلغاندەك ئادەملەر بۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە ئەركىن ئارىلىشىپ ئۆتەلمەيدۇ دەپ ئويلايمەن ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىگە بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا خىزمەت قىلىۋاتقانلارنى ئارىغا ئېلىش ناھايىتى ئومۇميۈزلەشكەن بىر ئەھۋال مېنىڭكى ئەيىبلەيدىغىنىم مانا مۇشۇ پارىژدا ئۇيغۇرلار ئارقىلىق مەيدانغا كەلتۈرۈلۈۋاتقان خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتىغا قارشى تۆتىنچى دېكابىر كۈنى فرانسىيە ئۇيغۇر بىرلىكى تەشكىلاتى مەخسۇس بايانات ئېلان قىلىپ بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ قىلمىشىنى ئەيىبلىدى ئۇلار باياناتىدا ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەرنىڭ توختىماي كۆرسەتكەن پىداكارلىقى، پارىژدا تۇرۇۋاتقان گۈلباھار خاتىۋاجى ۋە گۈلباھار جېلىلوۋا قاتارلىق لاگېر شاھىتلىرىنىڭ خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى پاش قىلىش تىرىشچانلىقلىرى نەتىجىسىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى فىرانسىيە پارلامېنتىدا ئېتىراپ قىلىنغان ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسى بارغانچە تونۇلۇۋاتقان بىر ۋاقىتتا، خىتاينىڭ تەتۈر تەشۋىقاتىنى قىلىش ئۈچۈن پارىژدا ئوتتۇرىغا چىققان بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ فىرانسىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈنلا ئەمەس، بەلكى بارلىق ئۇيغۇرلار ئۈچۈن تەھدىت دەپ جاكارلىدى. فىرانسىيە ئۇيغۇر بىرلىكى ھەيئىتى رادىيومىزغا يوللىغان ئاۋازلىق ئىنكاسىدا مۇنداق دەپ بىلدۈرگەن.
فىرانسىيە مۇشۇ ياۋروپا دۆلەتلىرى ئىچىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ تارقىلىشى ۋە ياكى قوللاش نىسبىتى ئەڭ چوڭ بولغان، شۇنداقلا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلغان بىر دۆلەت. شۇنداق بىر شارائىتتا بۇلارنىڭكى پارىژنىڭكى نوپۇسى ئەڭ زىچ جايلاشقان يەرلەردە پائالىيەت ئېلىپ بېرىشى ھەرگىز بىر تاسادىپىيلىق ئەمەس. ئالدى بىلەن بىز بىر بۇنىڭغا ئوخشاش مۇناپىقلىق ھەرىكىتىنى قانۇنلۇق ھالدا پاش قىلىمىز. بۇ كىشىلەر خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئاشكارا چىقارغان كىشىلەر بولغاچقا، بۇنداق كىشىلەرنى بىز فىرانسىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بىخەتەرلىكىگە ئەلۋەتتە بىر تەھدىت دەپ ھېسابلايمىز. شۇ سەۋەبتىن بىز ھازىر مۇناسىۋەتلىك ماتېرىيالنى توپلاۋاتىمىز ھەمدە ماتېرىياللار پۈتكەن ھامان بىز فىرانسىيەنىڭ بىخەتەرلىك ئورۇنلىرىنىڭ تەكشۈرۈشىگە بېرىمىز.
رادىيومىزمۇ پارىژ كوچىلىرىدا ئۆزلىرىنى شىنجاڭلىق دەپ تەشۋىق قىلىۋاتقان بۇ ئەر ئايالنىڭ كىملىكى ھەققىدە بىز ئىگە بولغان مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا ئۇلار قانۇنلۇق ئەر ئايال بولۇپ ئەرنىڭ ئىسمى مۇرات ئۈرۈمچىلىك ئۇيغۇر فرانسىيەدە ياشايدۇ ئەمما نېمە ئىش قىلىدىغىنى نامەلۇم ئايالنىڭ ئىسمى دىلرابا يۈسۈپ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلى قارامايدا تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغان ئوقۇغۇچى ۋاقتىدا مودېللىق بىلەنمۇ شۇغۇللانغان

بىزنىڭ دىلرابا يۈسۈپنىڭ ئۆزى بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن كۆپ قېتىم قىلغان تېلېفونىمىز جاۋابسىز قالدى. ئەمما گېرمانىيەدە دىلرابانى ياخشى بىلىدىغان بىر ئۇيغۇر ئىسمىنى ئاشكارىلىماسلىق شەرتى بىلەن ئۇ توغرىلىق مەلۇمات بەردى. ئۇنىڭ دېيىشىچە، دىلرابا يۈسۈپ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن باشلاپلا گېرمانىيە مەھسۇلاتلىرىنى ۋەتەندىكى ئۇيغۇرلارغا سېتىشقا باشلىغان. ئۇنىڭ تىكتوكتا بەش يۈز مىڭدىن ئارتۇق ئەگەشكۈچىسى بار ئىكەن. بۇ ئەگەشكۈچىلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئۇيغۇرلار ئىكەن. ئەمما رادىيومىز يۇقىرىدىكى ئىنكاس قىلغۇچىنىڭ ئۇچۇرلىرىنى ئۆز ئالدىمىزغا دەلىللىيەلمىدۇق. خىتاي ئۇيغۇرلارغا جازا لاگېرلىرى سىياسىتىنى يۈرگۈزۈۋاتقان، ئۇيغۇرلارنىڭ چەت ئەللەرگە چىقىشى بىردەك چەكلىنىپلا قالماي ھەتتا چەت ئەلگە بېرىپ كەلگەنلەر تۇتقۇن قىلىنىۋاتقان بىر مەزگىلدە دىلرابانىڭ فرانسىيەدىكى مۇرات بىلەن توي قىلىشى ۋە ئارقىدىنلا بىمالال گېرمانىيەگە كېلەلىشى ئەمدىلىكتە تۇيۇقسىز ئۇيغۇر مىللىي كىيىملىرىنى كىيگەن قىياپەتتە شىنجاڭلىق بولۇپ مەيدانغا چىقىشى دىلرابانىڭ ھەقىقىي كىملىكى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ھەققىدە تۈرلۈك گۇمانلارنى پەيدا قىلماقتا. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرگە قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يولغا قويغاندىن بۇيان، ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىنىڭمۇ يوقىتىشقا ئۇچراۋاتقانلىقى، خەلقئارادا بولۇپمۇ ئامېرىكا، ياۋروپادىكى ئەللەردە ھۆكۈمەت ۋە پارلامېنتلاردا ئېتىراپ قىلىنغان مەسىلىدۇر. خەلقئارانىڭ بېسىمىغا قارشى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن شىنجاڭنىڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش، جۇڭگو ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەشنىڭ تەشۋىقاتىنى چەت ئەللەردە قانات يايدۇرۇۋاتقانلىقى ئاشكارىلىنىپ كەلمەكتە. بۇ يىل سېنتەبىردە خىتاي گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى بىلەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئاخبارات ئىشخانىسى بىرلىكتە يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغى دۆلەتلىرى تاراتقۇلىرىنى ئورتاق بەرپا قىلىش مەسئۇللىرى مۇھاكىمە سىنىپىنى تەشكىللەپ بېلگىيە، كانادا، گېرمانىيە، ئىران، قازاقىستان قاتارلىق ئون يەتتە دۆلەتتىن كەلگەن يىگىرمە ئىككى تاراتقۇ مەسئۇللىرىنى ئۇيغۇر دىيارىدا زىيارەت قىلدۇرغان ئىدى ھەمدە ئۇلارغا ئۇيغۇر رايونىدا ھەر مىللەتنىڭ تىنچ، بەختلىك ياشاۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىش تەشۋىقاتلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقارغان ئىدى. ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ۋە مەدەنىيىتى ھەققىدە تەتقىقاتلار ئېلىپ بېرىۋاتقان ئامېرىكىدىكى نوپۇزلۇق تەتقىقاتچىلاردىن دوكتور خېنرى شاجايېۋسكىي بۇ ھەقتە ئانالىزىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.
يېقىندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى ئىشقا سېلىپ، ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلىشقا بولىدىغان تىنچ جاي دەپ كۆرسىتىش تەشۋىقاتىنى كۈچەيتتى. خىتاي ھۆكۈمىتى پەقەت خىتاي ئىچىدە ۋە تاراتقۇلاردا تەشۋىقات قىلىشتىن ھالقىپ، نۆۋەتتە چەت ئەللەرگىمۇ ئۇنى ئېكسپورت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. پارىژدا مەيدانغا كەلگەن بۇ تەشۋىقاتمۇ دەل شۇنىڭ بىر پارچىسىدۇر.
پارىژدا ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى كىيىملىرى بىلەن ئالقىشلانغان ئۇيغۇر ئەر-ئايالنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى دىققەت قوزغاۋاتقان بىر ۋاقىتتا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ دىرېكتورى غەيۇر قۇربان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىغا ۋاكالەتەن رادىيومىزغا ئىنكاس قايتۇرۇپ مۇنداق دېدى.
نۆۋەتتە دۇنيادىكى ئوندىن ئارتۇق پارلامېنت ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى رەسمىي ئېتىراپ قىلدى، جۈملىدىن بولۇپمۇ يېقىنقى بىر ۋاقىتلاردا دۇنيا مىقياسىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى پاكىت بولۇپ شەكىللەنگەنگە پاراللېل ھالدا خىتاي ھاكىمىيىتى تەشۋىقات ئىستراتېگىيەسىنى ئۆزگەرتىپ ۋەتەنگە ئۆزى سېتىۋالغان بىر قىسىم ئاتالمىش ژۇرنالىستلار تەتقىقاتچىلارنى مەخسۇس ئاپىرىپ، نازارەتلىك ھالدا ئۇلارنى ئۇيغۇرلارنىڭكى ساختا رېئاللىقىنى كۆرسىتىش، ئۇلارنىڭكى تىلى ئارقىلىق ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى پەردازلاشقا ئۇرۇنۇپ كەلگەن، مۇشۇمۇ ئەنە شۇنىڭغا ئوخشايدىغان قىلمىشلارنىڭكى بىرسى، مانا مۇشۇنداق خىتايغا سېتىلغان بىر قىسىم گۇماشتىلارنىڭكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى خۇنۈكلەشتۈرۈشنى خەلقىمىز ھەرگىز قوبۇل قىلمايدۇ ۋە كەچۈرمەيدۇ دەپ ئويلايمەن. ئىلگىرى ئامېرىكا، ئاۋسترالىيە قاتارلىق جايلاردا ئۆتكۈزۈلگەن بەزى ئاممىۋى بايراملاردىكى پائالىيەتلەردە خىتاي كونسۇلخانىلىرىنىڭ بىر قىسىم خىتايلارنى ئۇيغۇرچە كىيىندۈرۈپ، ساختا ئۇيغۇر قىلىپ ياساپ ئۇيغۇرلارنى دوراپ ئۇسسۇل ئويناتقۇزۇپ، پاراتتىن ئۆتكۈزگەنلىكىدەك كۆز بويامچىلىقى پاش بولۇپ قالغانىدى. ئەمدىلىكتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىش تەشۋىقات ئىستراتېگىيەسىدە چەت ئەللەردىكى قىسمەن ئۇيغۇرلاردىن پايدىلىنىۋاتقانلىقى ئوخشىمىغان ئەللەردە پاش بولماقتا. پارىژدىكى دىلرەبا ۋە ئۇنىڭ ئېرىنىڭ قىلمىشلىرى پاش بولۇشتىن ئىلگىرى پاكىستاندا راھەت ئابدۇللا ئىسىملىك بىر پەردىچى ئۇيغۇر ئايالنىڭمۇ يېقىندا تۇيۇقسىز خىتايدا چولپانغا ئايلىنىپ خۇددى دىلرەباغا ئوخشاش ئەتلەس كۆڭلەك ئۇيغۇر دوپپىلىرىنى كىيگەن ھالەتتە خىتاينىڭ شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش تەشۋىقاتى ئۈچۈن ئاكتىپ خىزمەت قىلىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىغان ئىدۇق. خىتاي دائىرىلىرى تەڭرىتاغ غالىبىيەت توننېلى، ۋە ئۈرۈمچى لوپنۇر تېز سۈرئەتلىك تاشيولى قۇرۇلۇشلىرىنى ئۇيغۇر ئېلىنى قاتناش ۋە خەلقئارا سودىدا تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا ئىگە قىلىدۇ دەپ تەشۋىق قىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما بۇ ھەقتە پىكىر يۈرگۈزگەن مۇتەخەسسىسلەر بۇ تاشيوللارنىڭ پەقەت رايوندىكى كونتروللۇقنى مۇستەھكەملەش ۋە نوپۇس كۆچۈرۈشتىن ئىبارەت ئىستراتېگىيەلىك مەقسەتنى چۆرىدىگەن ئاساستا تاماملانغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشمەكتە. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي. جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا يېڭىدىن قېزىلىشقا باشلىغان تېز سۈرئەتلىك تاشيولنىڭ تەڭرىتاغ غالىبىيەت توننېلى ئۈرۈمچى بىلەن كورلا ئارىسىدىكى مۇساپىنى ئىلگىرىكى يەتتە سائەتتىن ئۈچ سائەتكە قىسقارتىپ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قاتناش ئالاقىسىدە ھالقىلىق رول ئوينايدىكەن خەۋەردە مەزكۇر تېز سۈرئەتلىك تاشيولنىڭ ئۇيغۇر ئېلى بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئارىسىدا يېڭى قاتناش يولى بەرپا قىلىپ، ئۇيغۇر ئېلىنى خەلقئارا سودىدا تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا ئىگە قىلىدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. ھالبۇكى، خىتاي، ئۇيغۇر ئېلى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىۋاتقان بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر بۇ يول قۇرۇلۇشى ۋە تونېللارنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى كونتروللۇقىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان غايەت زور ئۇل ئەسلىھە تۈرىدۇر دەپ قارىماقتا جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىدە بۇ ھەقتە مۇنداق دېيىلگەن تەڭرىتاغ غالىبىيەت توننېلى دۇنيادىكى ئەڭ ئۇزۇن تاشيول توننېلى بولۇپ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى يىگىرمە ئىككى كىلومېتىر كېلىدۇ يەر شارىدىكى ئەڭ ئۇزۇن تاغ تىزمىلىرىنى كېسىپ ئۆتىدىغان بۇ يول ئىككى مىڭ يىگىرمە بەشىنچى يىلى تاماملىنىدۇ بۇ شىنجاڭنىڭ جەنۇب ۋە شىمالىنى بىر بىرىگە باغلايدىغان قاتناش تۈگۈنى بۇ يۇقىرى سۈرئەتلىك تاشيول ئۇيغۇر رايونىنى قوشنا دۆلەتلەر ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن باغلايدۇ شۇنداقلا قاتناش ئالاقىسىنى كۈچەيتىدۇ نۆۋەتتە غەرب دۆلەتلىرىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە سودا جەھەتلەردىكى جازالىرىغا قارىماي خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى تاشقى سودا مىقدارى رېكورد سەۋىيەسىدە ئۆرلىمەكتە بۇنىڭ مۇھىم سەۋەبلىرىدىن بىرى ئۇيغۇر رايونىنىڭ سەككىز دۆلەت بىلەن چېگرالانغانلىقىدۇر ھالبۇكى ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى دوكتور ئاندرېس كورنىڭ بۇ ھەقتىكى كۆز قارىشى پەرقلىق بولۇپ ئۇ تەڭرى تېغى غالىبىيەت تونېلى ۋە ئۈرۈمچى لوپنۇر تېز سۈرئەتلىك تاشيولىنىڭ قاتناش ۋە سودىدىكى رولىدىن كۆپرەك بۇ يول قۇرۇلۇشىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدىكى كونتروللۇقىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان غايەت زور ئۇل ئەسلىھە تۈرى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ئۇ مۇنداق دېدى. تەڭرىتاغ غالىبىيەت تونېلى چوڭ بىر قۇرۇلۇش، يەنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئارزۇ قىلىۋاتقان چوڭ ئۇل ئەسلىھە تۈرلىرىدىن بىرى. ئۇ ئەلۋەتتە شىنجاڭنىڭ تاشقى ئېكسپورتىنى تېزلىتىدۇ. ھەمدە خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئاشۇرىدۇ بۇ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ۋە شىنجاڭغا بولغان تولۇق كونتروللۇقنى كۈچەيتىشنىڭ بىر يولى خىتاي بۇ يول ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ تېخىمۇ كۆپ مەھسۇلاتلىرىغا ئېرىشەلەيدۇ شۇنداقلا شىنجاڭدىن ئۆزبېكىستان ۋە قازاقىستانغا تېخىمۇ كۆپ مەھسۇلاتلارنى ئېكسپورت قىلالايدۇ بۇلارنىڭ ھەممىسى بەك مۇھىم تېخىمۇ مۇھىمى بۇ بىر چوڭ ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى خىتاي كوممۇنىستىك ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدىكى كونتروللۇقىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان غايەت زور ئۇل ئەسلىھە تۈرى.
قازاقىستان تۇرۇشلۇق گېئو ئىقتىساد مۇتەخەسسىسى پروفېسسور شېرىپجان نادىروف ئەپەندى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ تەڭرىتاغ غالىبىيەت تونېلى ۋە ئۈرۈمچى لوپنۇر تېز سۈرئەتلىك تاشيولىنىڭ ئۇيغۇر ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرى ئۈچۈن پايدا ئېلىپ كەلمەيدىغانلىقىنى خىتاينىڭ بۇ قۇرۇلۇش ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيادىكى سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي تەسىرىنى كۈچەيتىپ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە دۇنياغا خوجا بولۇش نىيىتىگە يەتمەكچى بولۇۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى ئەلبەتتە يول سىستېمىسى تۆمۈر يول بولسۇن تاش يول بولسۇن ھەرقانداق مۇنۇ تۇرۇبىلار نېمە ئارقىلىق بولسۇن ئۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭكى ئەھمىيەتى ناھايتى زور ئۇ قانچىلىك كۆپ ئىقتىسادتا پايدىلىنىش بولسا مۇنىڭ نېمە بولسا شۇنىڭكى مۇمكىنچىلىكى يۇقىرى بولسا شۇ مەملىكەتنىڭكى ھەممىسىگە پايدا. سودا ئۈچۈن يول بىرىنچى. بىرىنچى ئورۇندا يول. خىتاينىڭ بىر ماقالىسى بارغۇ، تەمسىلچىسى بار خىتاينىڭكى، خەنسۇلارنىڭكى. ئەگەردە دۇنيانى دۇنياغا ئىگە بولىمەن دېسەڭ يول ياسا دەپ. ئەلبەتتە مەبلەغ سالدى ئۇلار. مەزكۇر خەۋەردە يەنە مۇنداق دېيىلگەن، شىنجاڭ ھازىر خىتاي بىلەن غەرب دۆلەتلىرى ئارىسىدىكى جۇغراپىيىلىك سىياسىي مەسىلىگە ئايلاندى. چۈنكى ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىش جاسۇسلۇق قىلىش ۋە روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قاراتقان تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىنى قوللاش قاتارلىق بىر قاتار قىلمىشلىرىنى ئەيىبلەپ خىتاينىڭ شىنجاڭدا ئىشلەپچىقارغان مەھسۇلاتلىرىغا قارىتا جازا ۋە ئېكسپورت كونتروللىرىنى يولغا قويدى لېكىن بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى ئون ئېيىدا بۇ رايوننىڭ تاشقى سودىسى ئىككى يۈز سەكسەن مىليارد يۈەن بولۇپ تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى رېكورتنى ياراتتى ئىستانبۇلدىكى تەدبىر تاشقى سودا مەسلىھەتچىلىك مائارىپ مۇلازىمىتى ۋە ساياھەتچىلىك چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلئەزىز بەشتوغراق خىتاينىڭ نۆۋەتتە تەڭرىتاغ غالىبىيەت توننېلى ۋە ئۈرۈمچى لوپنۇر تېز سۈرئەتلىك تاش يولى قاتارلىق قۇرۇلۇشلارنى زور كۈچ بىلەن ئېلىپ بېرىشتىكى سەۋەبلىرى ھەققىدە پىكىر بايان قىلدى ئۇ بۇنىڭ سەۋەبىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى قاتتىق باستۇرۇشى ۋە ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشىغا ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىكى بىر قىسىم دۆلەتلەر تەرىپىدىن چەكلىشىگە شۇنداقلا خىتاينىڭ دېڭىز سودا يولىنىڭ راۋان بولماسلىقىغا باغلاپ چۈشەندۈردى دېڭىز يوللىرى ئاساسەن ئامېرىكىنىڭكى ئامېرىكا دۇنيانىڭكى ئەڭ مۇھىم دېڭىز يوللىرىنى ئىگىلىگلىك ئۇنىڭدىن كېيىن خىتاينى دېڭىز تەرەپتىن قورشاغلىقچۇ مۇنداق بولغاندىن كېيىن خىتاي ئەمدى شۇ غەرب يەنى چىقىش يولىنى كېڭىيىش يولىنى ئەمدى غەربكە قارىتا پىلانلانغان بۇرۇندىن تارتىپ قانداق زىيان پايدا ئېلىپ كېلىدۇ دېسەم، شۇ خەلققە نىسبەتەن پايدا قانداق بولىدۇ بىلمىدىم. ئەمدى ئۇلارنى تېخىمۇ ئالداپ، ئۇلارنى يۇتۇۋېلىشنىڭكى ئۇلارنىڭ كۆزىنى بوياشنى سۈرئىتىنى تېزلەتسە خىتاي، ئەمدى ئاشۇ يەردىكى خەلق بۇ شۇ يەردىكىلەرنىڭكى دۆلەتنىڭ بېشىدىكى ھۆكۈمەتتىكى ئادەملەرنى سېتىۋېلىپ بۇلارچۇ، ئاشۇ ئارقىلىق ئاستا ئاستا شۇ يەرگە ئىچكىرىلەپ كىرىدۇ. خەلققە شۇ زىيىنى بولىدۇ. ئاشۇ يەردىكى قول سانائەت دەيمىز، يېنىك سانائەت، ئېغىر سانائەت ئۆزلىرى قۇرغان. ئەمدى.

شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا، ئافرىقا قاتارلىق رايونلارنى ئېكسپورت يولى ئېچىش ئۈچۈن يوللارنى، قاناللارنى ئېچىشقا تىرىشىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ تەڭرىتاغ غالىبىيەت توننېلى بىلەن ئۈرۈمچى لوپنۇر تېز سۈرئەتلىك تاش يولى ئەنە شۇنداق يول قۇرۇلۇشىنىڭ بىرى دېدى. ئۇ مۇنداق دېدى. يەنە بىر مۇھىم مەسىلە شۇكى خىتاي ھازىر چېكىنىشكە باشلىدى يەنى خىتاي غەربكە يۈزلەنگەن بىر قىسىم خەلقئارالىق سودىلىرىدىن چېكىنىپ چىقتى ئۇلار ھازىر تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن بولغان سودىغا مەركەزلىشىۋاتىدۇ مېنىڭچە خىتاي تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەردىن باشقا دۆلەتلەر بىلەن سودا قىلىش ئۈچۈن بار ئىمكانلارنى يارىتىۋاتىدۇ چۈنكى ئۇلار ئەگەر تەيۋەن بىلەن ئۇرۇش قىلىپ قالسا ئامېرىكا ۋە ياۋروپانىڭ تەيۋەن بىلەن بولغان ئۇرۇش سەۋەبىدىن سودىنى توختىتىشى ۋە جازا يۈرگۈزۈشىدىن ئەنسىرەيدۇ شۇڭا ئۇلار باشقا دۆلەتلەرگە ئېكسپورت يولى ئېچىش ئۈچۈن يېڭى يوللارنى بەرپا قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ يەنى ئۇلار ئوتتۇرا ئاسىيا شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ۋە ئافرىقا دۆلەتلىرىگە مەھسۇلات ئېكسپورت قىلىدىغان باشقا يېڭى يوللارنى ياساشقا تىرىشىۋاتىدۇ تەڭرىتاغ غالىبىيەت توننېلى دەل ئۇلارنىڭ ئاشۇ ئىستراتېگىيەسىگە ماس كېلىدۇ بۇ قۇرۇلۇش باشلانغىلى بىر نەچچە يىل بولدى مەنچە بۇ قۇرۇلۇشنى ئېلىپ بېرىشقا سەۋەبچى بولغان يۇقىرىقىدەك بىر نەچچە ئامىل بار
لوۋى ئاقىللار مەركىزىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىكى دوكلاتىغا ئاساسلانغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى ئاساسىي ئەسلىھە يول قۇرۇلۇشىغا غايەت زور مەبلەغ سېلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ تەسىر دائىرىسى ۋە كونتروللۇق دائىرىسىنى مۇستەھكەملەشكە تىرىشماقتىكەن مەزكۇر دوكلاتتا بۇنىڭ خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە مۇستەملىكىچىلىك ئىكەنلىكى قەيت قىلىنغان قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئافغانىستاندىكى تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ بېيجىڭغا تەيىنلەنگەن باش ئەلچىسىنى كۈتۈۋېلىشى دىققەت قوزغىماقتا. بۇ ئىككى ھاكىمىيەت ئارىسىدىكى يېقىن مۇناسىۋەت رەسمىي دىپلوماتىك ئالاقىگە ئايلىنالامدۇ؟ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر. ئۆتكەن جۈمە كۈنى يەنى بىرىنچى دېكابىر كۈنى تالىبان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ بېيجىڭغا تەيىنلىگەن باش ئەلچىسىنى رەسمىي كۈتۈۋالغانلىقىنى جاكارلىغان ئىككى تەرەپ بۇنىڭ ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىدە ئېچىلغان مۇھىم سەھىپە بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن تالىبانلار ھۆكۈمىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىدىن قارىغاندا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى كۈتۈۋېلىش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى خۇڭ لېي تالىبانلار ھۆكۈمىتى بېيجىڭغا ئەۋەتكەن باش ئەلچى ئەسەدۇللا بىلال كەرىمنىڭ قولىدىن باش ئەلچىلىك خېتىنى تاپشۇرۇۋالغان خۇڭ لېي ئەسەدۇللا بىلال كەرىمنىڭ بېيجىڭغا كېلىشىنى بېيجىڭ بىلەن كابۇلنىڭ ئىجابىي مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىش ۋە كېڭەيتىش يولىدىكى مۇھىم قەدەم دەپ كۆرسەتكەن ئامېرىكا بايدېن ھۆكۈمىتى ئافغانىستاندىن ئەسكەر چېكىندۈرۈپ چىققاندىن كېيىن تالىبان قوراللىق كۈچلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئافغانىستاندا يىگىرمە يىلدىن ئارتۇق ھۆكۈم سۈرگەن دېموكراتىك ھۆكۈمەتنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ ئافغانىستاننىڭ ھاكىمىيىتىنى تارتىۋالغان ئىدى تالىبان ھاكىمىيىتى ھازىرغىچە ھېچقانداق بىر دۆلەتنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشەلمىگەن بولسىمۇ ئەمما بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدا تۇنجى بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى كابۇلغا باش ئەلچىسىنى ئەۋەتكەن تالىبان دائىرىلىرىمۇ ئۇنى زور داغدۇغا بىلەن كۈتۈۋالغان ئىدى ئىككى تەرەپ ئارىسىدىكى بۇ بېرىش-كېلىش، خىتاي ھۆكۈمىتى ئافغانىستاندىكى تالىبان ھاكىمىيىتىنى دىپلوماتىيە جەھەتتىن قوبۇل قىلدىمۇ دېگەن سوئالنى پەيدا قىلغان. بىراق ھازىرغا قەدەر خىتاي دائىرىلىرى تېخى تالىباننىڭ خىتايغا ئەۋەتكەن ئەلچىسىنى قوبۇل قىلغانلىقى توغرىلىق رەسمىي بايانات بەرمىگەن. تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ دېيىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تالىبان ئەلچىسىنى قوبۇل قىلىشى ئۇنىڭ

ئەمما ئەمەلىي جەھەتتە خىتاي تالىبان ھاكىمىيىتى بىلەن خېلى چوڭقۇر بىر مۇناسىۋىتى بار. تالىبان گۇرۇپپا تېخى ھاكىمىيەتنىڭ بېشىغا كەلمەستىن ئەۋۋەل خىتاي تالىبان بىلەن كۆرۈشۈپ، قوبۇل قىلىپ، بولۇپمۇ خىتاينىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تەرەپتىنمۇ قوبۇل قىلغان. ۋە تالىبانمۇ مۇشۇ كابۇلغا بېسىپ كىرگەن چاغدىمۇ خىتايدەك بەزى دۆلەتلەرمۇ مۇشۇ كابۇلدىن كەتكىنى يوق، يەنى بۈيۈك ئەلچىلىكنى، كونسۇلخانىنىمۇ يېپىۋەتكىنى يوق. ھازىرغىچە بۇ كونسۇلخانا ئىشلەۋاتىدۇ. دېمەككى ئەمەلىي جەھەتتە يەنى بۇ دىپلوماسى مۇناسىۋىتىنى داۋام قىلدۇرۇۋاتىدۇ دېگەن گەپ ئەمما قائىدىگە قارىغان چاغدا ئۇنى تېخى قوبۇل قىلغىنى بولمىغاچقا دۇنياغىمۇ ئاسان جاۋاب بېرەلەيدۇ مەن ئۇنى قوبۇل قىلمىغان دەپ تالىبان جەھەتتىن قارايدىغان بولساق بۇ بىر خىل قوبۇل قىلىنىش ئەمدى ئۇلار ئەمەلىي تەرەپنى قارىغاچقا بۇ بىر قوبۇل قىلىنىش دەيدۇ. خىتاي ئەمدى خەلقئارادىكى بەزى بېسىملەرگە، بەزى تەنقىدلەرگە قارشى مۇشۇنداق ئۇسلۇبنى ئىشلىتىپ بىر ئويۇن ئويناپ كېلىۋاتىدۇ. دەرۋەقە خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىرغىچە تالىبان كونتروللۇقىدىكى ئافغانىستان ھۆكۈمىتىنى رەسمىي ئېتىراپ قىلمىغان ۋە دېپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتمىغان بولسىمۇ، ئەمما ئافغانىستانغا توختىماي ۋەكىللەر ئۆمىكى ئەۋەتىپ، تۈرلۈك ئىقتىسادىي كېلىشىملەرنى تۈزمەكتە. تېخى بۇ يىل بەشىنچى ئايدا خىتاي ئافغانىستان پايتەختى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ مەركىزى ئۈرۈمچى ئارىسىدا ھەر چارشەنبە كۈنى بىۋاسىتە ئۇچىدىغان ھاۋا قاتنىشىنى يولغا قويغان ئىدى. ئامېرىكا كور تەتقىقات مەركىزىنىڭ قۇرغۇچىسى دوكتور ئاندېرس كورنىڭ دېيىشىچە، تالىباننىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان ئالاقىسى قويۇق ھەم ئۇزۇن مۇددەتلىك بولۇپ، ئۇنى بۇ قوراللىق رادىكال گۇرۇپپىنىڭ ئۇزۇن يىللىق قوللىغۇچىسى دېيىشكە بولىدىكەن.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تالىبانلار بىلەن بولغان ئالاقىسى ئۇزۇندىن بۇيان داۋاملىشىپ كەلمەكتە. ئۇلار تالىبانلارنى ۋە پاكىستاندىكى باشقا تېررورلۇق گۇرۇپپىلىرىنى يېقىندىن قوللاپ كەلمەكتە. خىتاينىڭ تالىبانلار بىلەن نېفىت ۋە باشقا مىنېرال ماددىلار سودىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان مۇھىم سودا ئالاقىلىرى بار. خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر تالىبانلار كونتروللۇقىدىكى ئافغانىستان ھۆكۈمىتىنى رەسمىي يوسۇندا ئېتىراپ قىلىش ئۈچۈن قەدەممۇ قەدەم ئىلگىرىلەۋاتىدۇ. بىلگىنىڭىزدەك، ئۆتكەن يىلى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى شەخسەن ئۆزى تالىبانلار ھۆكۈمرانلىقىدىكى ئافغانىستاننى ئوچۇق- ئاشكارا زىيارەت قىلدى، ئارقىدىن خىتاي ئەلچىسىنى ئەۋەتتى. ئەمدىلىكتە تالىباننىڭ ئەلچىسىنى بېيجىڭ كۈتۈۋالدى. يەنى خىتاي دائىم قىلغىنىدەك قەدەممۇ قەدەم ئاستا- ئاستا بۇ تېررورلۇق تەشكىلاتىنى ئېتىراپ قىلىشنىڭ يولىنى مېڭىۋاتىدۇ.
رادىكال ئىسلامچىلار دەپ بىلىنىدىغان بۇ تالىبانلار ھاكىمىيىتى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىدا دىنىي ئەسەبىيلىككە زەربە بېرىش نامى ئاستىدا ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئەقىدىلىرىگە ئەڭ ئېغىر زەربە بېرىۋاتقان دىنسىز خىتاي كومپارتىيىسى ھاكىمىيىتى ئارىسىدىكى بۇ يېقىن مۇناسىۋەت كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ كەلمەكتە ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ باشلىقى ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ ئىدىيە جەھەتتىن بىر بىرىگە پۈتۈنلەي زىت بولغان بۇ ئىككى ھاكىمىيەت ئارىسىدىكى يېقىنلىقنى مەنپەئەتتىن باشقا نەرسىنىڭ چۈشەندۈرۈپ بېرەلمەيدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
بۇ ئىككى ھاكىمىيەتنىڭكى ئورتاقلىشىشى مېنى بەك ھەيران قالدۇرىدۇ. بولۇپمۇ خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسى ئۆزىنىڭكى ئىدىيەسى دىنسىز، پۈتۈن دىنلارغا ئۇرۇش ئاچقان قاراش قىممىتى مۇستەبىتلىك، ھېچقانداق باشقا مىللەتلەرگە، باشقا دىنلارغا، ياشاش پۇرسىتى بەرمەيدىغان مۇشۇنداق بىر ھاكىمىيەت، بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستاندا ئىسلام دىنىغا ئۇرۇش ئېچىپ، قۇرئانى كېرىملەرنى كۆيدەرگەن، مەسچىتلەرنى يىققان، مىليونلىغان ئۇيغۇر مۇسۇلمان بالىلىرىنى ئاتېئىست قىلىپ، كوممۇنىست قىلىپ تەربىيەلەۋاتقان ۋە بىر پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى دىنسىز بىر ئاتېئىست كومپارتىيە ئەزاسى ۋە خىتاي مىللىتىگە ئايلاندۇرۇشقا تىرىشىۋاتقان بىر رېجىم ئەمدىلىكتە تالىبان بولسا دىنىي ئاشقۇنلۇقى ناھايىتى يۇقىرى ھەتتا بۇ تالىبان ھۆكۈمىتى ھېچ قانداق بىر مۇسۇلمان دۆلەتلەر تەرىپىدىن ئافغانىستان خەلقىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ دەپ ئېتىراپ قىلىنمىغان مۇسۇلمانلار تەرىپىدىن مۇسۇلمانلار دۆلەت تەرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنمىغان مۇشۇنداق بىر رېجىم ئۆزىنىڭكى قاراش قىممىتىنى ئۆزىچە مەن پۈتۈن مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭكى ئەمىرۇل مۆمىنىن دەيدۇ. مۇسۇلمانلارنىڭ، مۆمىنلارنىڭ ئەمىرىمەن دەپ بۇنىڭ باشلىقى مۇشۇنداق بىر ئىددىئاسى بار بولغان ۋە ئۆزىنىڭكى بايرىقىغا لا ئىلاھە ئىللاللا دەپ يازغان ۋە پۈتۈن قاراش قىممەتلىرىنى ئىسلام دىنىدىن ئالدىم دەپ ئىددىئا قىلىۋاتقان بىر رېجىم چېگرىنىڭ ئۇ تەرىپىدە، شەرقىي تۈركىستاندا قۇرئانلارنىڭ كۆيدۈرۈلۈشىگە كۆز يۇمغان، مەسچىتلەرنىڭ يىقىلىشىغا كۆز يۇمغان، قەبرىستانلىقلارنىڭ ۋەيران قىلىۋېتىشىغا ھېچ ئېتىبار قىلمىغان ۋە بىر خەلقنىڭكى دىنىي ئەركىنلىكى دەپسەندە قىلىنىپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان، ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مۇشۇنداق بىر ھادىسىگىمۇ پىسەنت قىلماستىن، بۇ خىتاي كومپارتىيەسى بىلەن بىر ئۈستەلدە ئولتۇرۇپ، ئىتتىپاقلارنى تۈزۈپ، ئۆزىنىڭكى قاراش، ئېتىقاد پرىنسىپلىرىدىن ۋاز كېچىپ، ئۆزىنىڭكى مەنپەئەتى ئۈچۈن بۇ دىپلوماتىك مۇناسىۋەتنى ئورناتتى دەپ قارايمەن.
ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايوندىكى ستراتېگىك مەنپەئەتلىرىنى كۆزدە تۇتۇپ، تالىبانلارنى ئۆزىگە تارتىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى.
تالىبان ھاكىمىيىتى بىلەن خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭكى ئالاقە تۈزۈشتە بىر قانچە ئامىل بار. بۇلارنىڭكى بىرسى بۇ ئافغانىستاننىڭكى شەرقىي تۈركىستانغا چېگراداش بولۇشى ۋە بىزنىڭكى مەيلى مەدەنىيەت دىن ئېتىقاد جەھەتتە ۋە جۇغراپىيە جەھەتتە بەك يېقىن خىتاي كوممۇنىست رېجىمى بۇ تالىبانلاردىن ئۆزىنىڭ ئېتىقادىنى قوغداش ئۈچۈن بۇ يەرگە كىرىپ قالمىسۇن بۇ تالىبانلارنى ئۆز ۋاقتىدا ئالداپ بۇنى ئۆزىمىزنىڭكى تەرىپىمىزگە ئېلىۋالايلى دېگەن باھانە بىلەن بۇنى تىرىشىپ كېتىپ بارىدۇ ئىككىنچىسى بولسا ئافغانىستاندىكى خام ماددىلارنىڭكى مەيلى يەر ئاستى يەر ئۈستى خام ماددىلارغا مول بولغانلىقى خىتاي بۇ يەرگە مەبلەغ سېلىش ئارقىلىق ئافغانىستانلىقلارغا پارىخورلۇقنى ئۇلارنى ئىقتىسادىي مەنپەئەت بىلەن ئۆزىگە باغلاشنى شۇنداقلا بۇ ئافغانىستاننى ئۆز چاڭگىلىغا ئېلىۋېلىش ئۈچۈن بۇ يولنى تۇتۇقلۇق ئۈچىنچىدىن خىتاي بىر يول بىر بەلباغ پروجېكتى يەنى بىڭتۈەننىڭكى خەلقئارا ۋېرژىنى بولغان بۇنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشتە ئافغانىستاندىن ئاتلاپ ئۆتەلمەيدۇ. مۇشۇ پروجېكتنى، بىر يول، بىر بەلباغ پروجېكتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن بۇ ئافغانىستاننى چاڭگىلىغا ئېلىۋېلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ.
دوكتور ئاندېرس كور خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بۇنداق ۋەزىيەتكە خاتىمە بېرىشى لازىملىقى، جۈملىدىن تالىبانلار ۋە شۇنىڭغا ئوخشايدىغان رەزىل ھاكىمىيەتلەرنى قوللاپ كېلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جازاسىز قالماسلىقى لازىملىقىنى ئېيتتى.
خىتاي ھۆكۈمىتى رەزىل كۈچلەرنى قوللاپ كېلىۋاتىدۇ، ئۇلار ئىنسانلارنى ئۆلتۈرىدۇ، كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىدۇ. بۇ ھاكىمىيەتلەر خەلقئارا ئورگانلاردا بىر بىرىنىڭ دەپسەندىچىلىكلىرىنى قوللىشىدۇ، بىر بىرىنى قوغدىشىدۇ. ئەگەر خىتاينىڭ تالىباننى، روسىيەنى،

ۋە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا سۈكۈتتە تۇرۇۋېلىشقا كۆندۈرۈشى خۇددى باشقا ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ ھەتتا ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىدە كۆزىنى يۇمۇۋېلىشىغا ئوخشايدىغان بولۇپ بۇلارنىڭ ھەممىسى خىتاينىڭ بۇ دۆلەتلەر بىلەن بولغان قويۇق تىجارىي ۋە سىياسىي ئالاقىسىغا چېتىلىدىكەن ھۆرمەتلىك رادىيو аңلىغۇچىلار، بۇ پروگراممىنى ئىرادە تەييارلىدى.
يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر خەلقىنى ئەجدادلىرىدىن قالغان يەر زېمىن ۋە تۇپراقلىرىدىن ئايرىۋېتىشكە، ئۇلارنىڭ ئۆز تۇپراقلىرى بىلەن چوڭقۇر يىلتىز تارتقان ئالاقىسى، ئىگىدارچىلىق ھوقۇقى، يەر بىلەن باغلانغان ھېسسىيات ۋە ئەمەلىي رىشتىسىنى بۇزۇۋېتىشكە ئۇرۇنماقتا. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئەسىرلەر بويى ياشىغان تۇپراقلىرىنى ئىگىلىۋېلىپلا قالماي، بەلكى يەنە ئۇلارنى بۇ تۇپراق بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان بارلىق مەدەنىيەت ئامىللىرىدىنمۇ يىراقلاشتۇرۇۋېتىشكە ھەرىكەت قىلماقتا. تۆۋەندە ئوبزورچىمىز نەۋباھارنىڭ بۇ ھەقتە يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولغاي. ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلالمايدۇ.
ئۇيغۇر تىلىدا تۇپراق كەلىمەسى توپا قەبرە دېگەن مەنىلەرنى بىلدۈرۈشتىن باشقا يەنە كۆچمە مەنىدە كەلگەندە زېمىن، يەر، يۇرت ۋە ۋەتەن قاتارلىق مەنىلەرنىمۇ بىلدۈرىدۇ. شۇنداق دەپ ئېيتىشقا بولىدۇكى، تۇپراق سۆزى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ماددىي تۇرمۇشىنىڭ ھەرقايسى قاتلاملىرىدا چوڭقۇر ئەكس ئېتىپلا قالماستىن، بەلكى يەنە ئۇلارنىڭ ئەقىدە ۋە دىنىي ئېتىقادلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان چوڭقۇر روھىي قاتلاملىرىغىچە سىڭىپ كەتكەن. ئۇيغۇرلار تۈركىي مىللەتلەر ئىچىدە ئەڭ بۇرۇن تېرىم مەدەنىيىتىگە كۆچكەن مىللەت بولۇش سۈپىتى بىلەن مىلادىيەدىن ئىلگىرىكى دەۋرلەردىلا مەركىزىي ئاسىيا بوستانلىقلىرىدا، بولۇپمۇ تارىم ئويمانلىقىدا بوستانلىق مەدەنىيىتى يارىتىپ، ئىنسانىيەت مەدەنىيەت تارىخىدا نۇرغۇن ئىختىرالارنى ياراتقان. ئۇيغۇر ئەجدادلىرى تېرىم ئىگىلىكى بىلەن شۇغۇللىنىش جەريانىدا ئۇلاردا تەدرىجىي ھالدا تۇپراقنى مۇقەددەس بىلىش ۋە ئۇنى بەرىكەتنىڭ سىمۋولى دەپ قاراش چۈشەنچىلىرى شەكىللەنگەن. تۇپراقنى ئۇلۇغلاش ئەقىدىسى ئەمەلىيەتتە ئۇلارنىڭ تېرىم ۋە ھويلا-ئارام ھاياتى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. ئۇيغۇرلارنىڭ تۇپراققا باغلانغان تۈرلۈك ئېتىقاد ئىشەنچلىرى ۋە پەرھىزلىرى ئۇيغۇر خەلق فولكلورىنىڭ بىر قىسمى بولغان ماقال تەمسىل ناخشا قوشاق رىۋايەت چۆچەك ئۆرپ ئادەت ۋە ئۇدۇملاردىمۇ ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان مەسىلەن ئۇيغۇرلار ئارىسىدا تۇپراقنىڭ مۇقەددەسلىكىنى يېرى يوقنىڭ جېنى يوق كىندىك قېنىم تۆكۈلگەن يۇرت

شۇ سەۋەبتىنمۇ يېقىنقى زامان تارىخىدىن بۇيان خىتاي مۇستەملىكىچىلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز تۇپراقلىرىغا بولغان ئىگىدارچىلىق ھوقۇقى ھەقدارلىق تۇيغۇسى ۋە تۇپراق بىلەن بولغان ماددىي ۋە مەنىۋى باغلىرىنى ئۈزۈپ تاشلاشقا ئۇرۇنۇپ كەلدى بۈگۈنكى كۈندە خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ياشاپ ۋە ياشنىتىپ كەلگەن تۇپراقلىرىنى تارتىۋېلىشتىن باشقا يەنە ئۇلارنىڭ مەلۇم جەھەتتىن تۇپراققا باغلىنىش ۋە بېقىنىشتەك تۇرمۇش ئۇسۇلىنى پۈتۈنلەي ۋەيران قىلىپ، ئۇلارنى پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇش ئۈچۈن كۈچ سەرپ قىلماقتا. خەلقئارالىق قانۇن نۇقتىسىدىن بېرىلگەن تەبىرلەردىمۇ زېمىن، بايلىق ۋە ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنىڭ ئىچكى باغلىنىشى تەكىتلەنگەن. شۇڭا خىتاي ھاكىمىيەتلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستان تۇپراقلىرىنى ئىگىلىۋېلىشى يالغۇز تېررىتورىيە ياكى بايلىق مەسىلىسىلا ئەمەس، ئەينى ۋاقىتتا يەنە، شۇ زېمىننىڭ ئىگىلىرى بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئىجتىمائىي، مەدەنىيەت ۋە مەنىۋى مەنپەئەتلىرىنىڭ دەپسەندە قىلىنىشىدەك قىلمىشلارغىمۇ چېتىلىدۇ. خىتاي ھاكىمىيەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋەتىنىگە قاراتقان زېمىن تاجاۋۇزچىلىقى ۋە تۇپراققا باغلانغان مەھرۇم قالدۇرۇش سىياسەتلىرى ھەققىدىكى مەزمۇنلار بىزنىڭ چوڭقۇر تەتقىق قىلىشىمىزغا ئەرزىيدىغان تېما بولسىمۇ، ئەمما بۇ يەردە تۆۋەندىكى بىر قانچە گەۋدىلىك نۇقتىلار ھەققىدە توختىلىپ ئۆتىمىز. شەرقىي تۈركىستان تۇپراقلىرى مانجۇ خىتاي مۇستەملىكىچىلىرى تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنغاندىن كېيىن چىڭ سۇلالىسى ئىمپېراتورلىرى تەرىپىدىن يېڭى زېمىن ياكى يېڭى چېگرا دېگەن مەنىلەرنى بىلدۈرىدىغان شىنجاڭ دېگەن نام بېرىلگەن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىلاب رەھبەرلىرىدىن ئەخمەتجان قاسىمى شىنجاڭ دېگەن خىتايچە نامنىڭ ئۆزىلا بۇ زېمىننىڭ خىتايلار تەرىپىدىن ئىستىلا قىلىنىپ بېسىۋېلىنغان زېمىن ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان بىر دەلىل ئىسپاتتۇر، دەپ تەكىتلىگەنىدى. دەرۋەقە، بىر مىڭ يەتتە يۈز ئەللىك توققۇزىنچى، بىر مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىشىنچى يىللىرى شەرقىي تۈركىستان تۇپراقلىرى مەنچىڭ ئىمپېراتورلۇقىنىڭ ئىلكىگە ئۆتكەندىن كېيىن ئۇلار ئىشنى ئاۋۋال چۆل جەزىرىلەردە، بوز يەر ئېچىش ۋە دېھقانچىلىق يەر كۆلىمىنى كېڭەيتىشتىن باشلىغان. خىتاي تارىخچىسى خۇا لى يازغان چىڭ سۇلالىسىنىڭ شىنجاڭدا دېھقانچىلىقنى تەرەققىي قىلدۇرۇش تارىخى ناملىق كىتاب ۋە تارىخچى جېيمىس مىلۋاردنىڭ ئۇيغۇر رايونى تارىخىغا دائىر تەتقىقاتىدا قەيت قىلىنىشىچە، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستىلا قىلىنىشىدىن باشلاپ تاكى چىڭ سۇلالىسىنىڭ ئاخىرقى دەۋرىگىچە بولغان ئارىلىقتا شەرقىي تۈركىستاندىكى تېرىلغۇ يەر كۆلىمى ئىلگىرىكىدىن ئون ھەسسە ئاشقان. تارىخچىلار يەنە بۇ دەۋردە مەنچىڭ سۇلالىسىنىڭ خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىدىن ئەمگەك كۈچى قاتارىدا كۆپ ساندىكى خىتاي جىنايەتچىلەر، ئەسكەرلەر ۋە يەرسىز خىتاي دېھقانلىرىنى شەرقىي تۈركىستانغا يۆتكىگەنلىكىنىڭ تۇنجى قەدىمىنى ئالغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. خىتاي تەتقىقاتچىلىرىدىن فاڭ يىڭكەي يازغان شىنجاڭنىڭ بوزيەر ئۆزلەشتۈرۈش تارىخى ناملىق كىتابتا ئاشكارىلىنىشىچە، بىر مىڭ سەككىز يۈز ئەللىكىنچى يىللىرى شەرقىي تۈركىستاننىڭ نوپۇسى ئەسلىدىكى ئۈچ يۈز مىڭدىن ئالتە ھەسسە قاتلىنىپ ئىككى مىليونغا يەتكەن ئىكەن. ھالبۇكى ئوخشاش مەزگىلدە پۈتكۈل خىتاينىڭ ئومۇمىي نوپۇس كۆپىيىش نىسبىتى ئاران تۆت يېرىم ھەسسە ئارتقان. شۇنىسى ئېنىقكى، چىڭ سۇلالىسىنىڭ زور كۆلەملىك بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش سىياسىتىنىڭ بىر قىسمى بولغان سۇغىرىش قاناللىرىنى بەرپا قىلىش پىلانى ئورمان ۋە يايلاق كۆلىمىنىڭ زور دەرىجىدە تارىيىپ بېرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. بۇلارنىڭ ئىچىدە ئەڭ ئېغىر ئاقىۋەت كەلتۈرگىنى خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ئېھتىياجىنى قامداش ئۈچۈن تارىم دەرياسىنىڭ يۇقىرى ۋە ئوتتۇرا ئېقىنلىرىدا بەرپا قىلىنغان سۈنئىي ئۆستەڭلەر تارىم دەرياسى تۆۋەن ئېقىمىدىكى سۇنىڭ قۇرۇپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئەسىرلەر بويى تارىم ۋادىسىدا ياشاپ كەلگەن خەلقنىڭ ھاياتلىق مەنبەسى بولغان ئەزىم دەريانىڭ قۇرۇپ كېتىشى ۋە ئېقىم ئۆزگەرتىشى قاتارلىق ئامىللار لوپنۇر كۆلى تېتېما كۆلى قاتارلىق سۇ مەنبەسى مول بولغان كۆللەرنىڭ قۇرۇپ كېتىشىگە سەۋەبچى بولغان. يەنە بىر جەھەتتىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يەرلىك تەبىئىي بايلىق ۋە ئۆسۈملۈكلەرنى بۇلاڭ تالاڭ قىلىش قىلمىشى تارىم ۋادىسىدىكى ئېكولوگىيەلىك تەڭپۇڭلۇقنىڭ بۇزۇلۇشىنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرغان. خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش تۆتىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن ئالتىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا لوپنۇر رايونىدا ئېلىپ بارغان ئاتوم سىناقلىرى تۇپراق سۈپىتىنىڭ ئېغىر دەرىجىدە بۇزۇلۇشى بىلەن بىرگە يەرلىك خەلقنىڭ سالامەتلىكىگە ئېغىر زىيانلارنى ئېلىپ كەلگەن

بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا خىتاي ھۆكۈمىتى يەر ئىسلاھاتى ئېلىپ بېرىپ ئالدى بىلەن ئۇيغۇر بايلىرى ۋە زور ساندىكى ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ تېرىلغۇ يەرلىرىنى تارتىۋالغان ئاندىن كوپراتسىيىلەشتۈرۈش ۋە كوممۇنالاشتۇرۇش قاتارلىق كوللېكتىپ ئىگىلىك بەرپا قىلىش ھەرىكىتى قوزغاپ ئۇيغۇر دىيارىدىكى يەرلىك خەلقلەرنىڭ ئۆزلىرىگە تەۋە يەر زېمىنلىرى مال مۈلۈكلىرى ۋە چارۋىلىرىنى ھۆكۈمەت ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتكۈزۈۋالغان شۇنىڭدىن بۇيان تاكى بۈگۈنكى كۈنگىچە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ زېمىنغا خىتاي پۇقرالىرىنى كۆچۈرۈشتە قوللانغان ئەڭ ئۈنۈملۈك تەدبىرلەرنىڭ بىرى خىتاي كۆچمەنلىرىگە يەر تارتۇقلاپ بېرىش بولۇپ كەلمەكتە يېقىنقى ئەھۋاللارنى ئېلىپ ئېيتىدىغان بولساق خىتاينىڭ سىنا تورى قاتارلىق تور بەتلىرىدىكى خەۋەرلەرگە قارىغاندا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ۋە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىللىرىدا خىتاي ھۆكۈمىتى گەنسۇ

پەرزەنتلىرىنىڭ ئون بەش يىلغىچە دۆلەت تەرىپىدىن ھەقسىز ئوقۇتۇلىدىغانلىقى جۈملىدىن خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ھاياتى ئۆمۈرلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىنىدىغانلىقى ھەققىدە ئوچۇق ئاشكارا ئېلان چىقارغان ئۇيغۇرلارنىڭ تۇپراققا باغلانغان قارا قىسمەتلىرىنىڭ يەنە بىر قېتىملىق دولقۇنى ئىككى مىڭىنچى يىللارنىڭ بېشىدا باشلانغان بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئاساسىي ئەسلىھە قۇرۇلۇشى نامىدا ئۇيغۇر رايونىغا خىتاي ئۆلكىلىرىگە تۇتاشتۇرۇلغان تاشيول ۋە تۆمۈر يوللارنىڭ بەرپا قىلىنىشى بىلەن تەڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ نېفىت ۋە تەبىئىي گاز قاتارلىق بايلىقلىرىنى شىددەت بىلەن خىتاي ئۆلكىلىرىگە توشۇشنى تېزلەشتۈرگەن بۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە غايەت زور تۈركۈمدىكى خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ پاختا تېرىش قاتارلىق باھانىلەر بىلەن ئۇيغۇر رايونىغا كېلىپ يەرلىشىشىگە شارائىت يارىتىپ بېرىلگەن بۇ سىياسەت خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىگە مىسلى كۆرۈلمىگەن تەرەققىيات ۋە ئىقتىسادىي مەنپەئەت يارىتىپ بەرگەن بولسىمۇ لېكىن يەرلىك ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ ۋەزىيىتىنى قىيىنلاشتۇرۇپ ئىقتىسادىي ئەھۋالىنىڭ ناچارلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ تېرىلغۇ يەرلىرى ھۆكۈمەت تەرەپتىن تارتىۋېلىنىشى ئۇيغۇر دېھقانلىرىنى نامراتلىق ۋە بېقىندىلىق ھالىتىگە دۇچار قىلغان ئۇندىن باشقا مەجبۇرىي ئەمگەك، ھاشار ۋە ھۆكۈمەتكە تاپشۇرۇلىدىغان سېلىقلارنىڭ ئېشىپ كېتىشى قاتارلىق ئامىللارمۇ ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ تارتىۋاتقان زۇلۇمىنى تېخىمۇ ئاشۇرغان. يەرلىرى تارتىۋېلىنغان دېھقانلار مۇناسىۋەتلىك تارماقلارغا ئەرز قىلغىنىدا ئۇلار قاتتىق باستۇرۇشلارغا دۇچ كەلگەن. مەرھۇم سەنئەتكار كۈرەش كۈسەن ئەپەندىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن تۆتىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەزكۇر سىياسىتىگە نارازىلىق بىلدۈرۈپ ئىجاد قىلغان يەرنى ساتماڭلار ناملىق ناخشىسى ئۆز دەۋرىدە ئۇيغۇر خەلقىگە يەردىن ئايرىلماسلىق ۋە تۇپراق بىلەن بولغان باغنى قەتئىي ساقلاش توغرۇلۇق ئاگاھلاندۇرۇش بەرگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ يەرلىرىنى تارتىۋېلىشى يالغۇز يېزىلاردا ئىجرا قىلىنىپلا قالماي، يەنە شەھەرلەردىمۇ ئۇلارنىڭ تۇرالغۇ ئۆيلىرىنى چېقىۋېتىش، ۋەيران قىلىش قاتارلىق قىلمىشلاردىمۇ ئىپادىلىنىپ كەلگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىن باشلاپ قەشقەر ئۈرۈمچى ئاقسۇ تۇرپان ۋە غۇلجا قاتارلىق شەھەرلەردە پاراۋانلىق قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىش نامىدا ئۇيغۇرلارنى يۇرت ماكانلىرىدىن كۆچۈشكە مەجبۇرلىغان يەنە بۇ قۇرۇلۇش باھانىسى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى نۇرغۇنلىغان مەسچىت ۋە مازارلىقلارنىمۇ چېقىپ كۆزدىن يوقاتقان تەتقىقاتچى راين سام مازارلىقلارنىڭ چېقىلىشى مەسىلىسى ئۈستىدە تەھلىل يۈرگۈزۈپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەرقايسى تارىخىي دەۋرلەردە مازار سەيلىسى ياكى ئوردام پادىشاھ زىيارىتىگە ئوخشاش ئۇيغۇرلار توپلىشىپ ئۆتكۈزىدىغان تاۋاپ پائالىيەتلىرىنى ئۆزى ئۈچۈن كۆرۈنمەس تەھدىت دەپ قارىغانلىقىنى بايان قىلغان

تەتقىقاتچى رايىن سامنىڭ يەنە ئاشكارىلىشىچە خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان فولكلور تەتقىقاتچىسى راھىلە داۋۇت ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىكى بىر زىيارەت خاتىرىسىدە ئۇيغۇر مازارلىرىنىڭ مۇھىملىقى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى قەيت قىلغان ئەگەر مازارلار يوقىتىلغىنىدا ئۇيغۇر خەلقى ئۆزلىرىنىڭ تۇپراق بىلەن بولغان ئالاقىسىنىمۇ يوقىتىدۇ ئۇ چاغدا ھەم شەخسلەرنىڭ ئەسلىمىلىرىدىن ياكى مىللەتنىڭ مەدەنىيەت تارىخىدىن سۆز ئېچىش ئەسلا مۇمكىن بولمايدۇ كېينكى ۋاقىتلارغا بارغاندا ھېچكىم ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ يەردە ياشاپ ئۆتكەنلىكى ياكى ئۇلارنىڭ كىملىكىنى خاتىرلىيەلمەيدۇ ئۇيغۇرلار تېرىلغۇ يەرلىرىدىن ۋە يۇرت ماكانلىرىدىن ئايرىۋېتىلمەكتە ھەتتا ئۇلارنىڭ تۇپراقنى قۇچاقلىغان قەبرىلىرى ۋە مازارلىرىمۇ چېقىۋېتىلمەكتە دەرۋەقە ئۇيغۇرلار بارا بارا ئۆزلىرىنىڭ ئاتا بوۋىلىرى ياشاپ كەلگەن مۇقەددەس تۇپراقلىرى بىلەن باغلانغان ئەبەدىيلىك مۇناسىۋىتىنى يوقاتماقتا شەك شۈبھىسىزكى بۇ خىل يوقىتىش خىتاينىڭ مەجبۇر قىلىش سىياسىتىنىڭ مەھسۇلى ئەلۋەتتە ئۇنىڭ كەينىگە ئەلۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي غەرەزلىرى يوشۇرۇنغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۈرلۈك ئۇسۇللارنى قوللىنىپ، ئۇيغۇرلارنى ئانا تۇپراقلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىدىن ئۈزۈۋېتىشى، ماھىيەت جەھەتتىن ئالغاندا، ئۇيغۇرلارنى تارىخىي يىلتىزىدىن ۋە كۆكلەپ چىققان مەنبەسىدىن ئۈزۈۋېتىشتۇر.

You've been listening to Radio Free Asia.